ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈັກເມົາຈັກບໍ່ເມົາ ຈັກແຂງແຮງ ຈັກວ່າອ່ອນແອ ຈັກເຖົ້າຈັກແກ່ ຈັກໜຸ່ມຈັກນ້ອຍ ຈັກເກີດໃໝ່ ແມ່ນມັນອາລະວາດຢ່າງບໍ່ເລືອກໜ້າ ແລະ ຊັ້ນວ່ານາ ໃຜໆກໍຢ້ານກໍກົວມັນ ແຕ່ຊີວິດ ແລະ ຊີວິດປະຈ ຳວັນຈຳຕ້ອງມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ຄັນບໍ່ວ່າເດີນໜ້າ ໃນໂອກາດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ສຳພາດທ່ານ ຫຼີ ວົງພອນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຂັບລົດບັສມານານແສນນານປີແລ້ວ ທີ່ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ອາຊີບຂອງຜູ້ກ່ຽວແມ່ນອາຊີ ບທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບຫຼາຍໜ້າຫຼາຍຕາ ແລະ ຫຼາຍແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼາຍສະຖານະພາບສະຖານະການ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ການສຳພາດນີ້ຈະບອກໃຫ້ເຮົາຮູ້ໄດ້ວ່າຫຍັງເປັນຫຍັງແດ່ໃນບາງສະພາບການ ທ່ານ ຫຼີ ວົງ ພອນ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າທ່ານເຮັດວຽກເຮັດການນີ້ນາ ມັນກໍປົກກະຕິຢູ່ບໍ່ ທີ່ວ່າໄປລ້າໄປການ ຫຼືວ່າຂາດລາຂາດການ ຫຼືວ່າເຂົາບໍ່ໃຫ້ໄປບໍ່ ແນວໃດເນາະ ໂອ ໄປລ້າໄປການ ເຂົ້າຂ່າຍເປັນປົກກະຕິ ຂັບລົດເຂົ້າຂ່າ ຍຂັບປົກກະຕິ ແຕ່ວ່າຄົນໂດຍສານກະບໍ່ມີດອກ ເຂົາ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາກະຢ້ານ ເພາະວ່າໂລກລະບາດອັນນີ້ນີ້ ເຂົາຢ້ານ ແຕ່ວ່າການຂັບລົດຢູ່ໃນເວລາທີ່ວ່າໂຄວິດ-19 ມັນອາລະວາດນີ້ ບໍ່ແມ່ນບ່ອນຕັ່ງທີ່ວ່າເຮົານັ່ ງຂັບລົດນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນມັນເອົາແກ້ວມາອັດໝົດບໍ່ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດເນາະ ບໍ່ ເຂົາ

ບໍ່ ກໍບໍ່ມີຫຼາຍດອກ Alex ສ່ວນ ສ່ວນຫຼາຍລະມີ 4-5 ຄົນ 6-7 ຄົນວ່າຊັ້ນ ເພາະໂລກອັນນີ້ເຂົາກໍຢ້ານ ຕະຫຼອດເວລາບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ຕະຫຼອດເວລາ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າສົມມຸດວ່າມີ 2 ຄົນ ເຂົາຂຶ້ນມາຈັ່ງຊີ້ ຫຼືວ່າ 3 ຄົນຈັ່ງຊີ້ ເຂົາ ເຂົ າໄປນັ່ງຢູ່ໃສ ນັ່ງໄກກັນບໍ່ ເຂົາກໍນັ່ງໄກກັນແຫຼະ ເຂົາບໍ່ ເອີ ເຂົາກໍຢ້ານ ເຂົາກໍບໍ່ໃຫ້ນັ່ງຕິດກັນ ເຂົາກໍນັ່ງໄກກັນ ແຕ່ວ່າບັດຂຶ້ນລົດຊັ້ນ ມັນມີນ້ຳຢູກນ້ຳຢາໃຫ້ເຮົາລ້າງຕີນລ້າງມືບໍ່ ເອີ ບໍລິສັດເຂົາ ບໍລິສັດເຂົາຈ້າ ງຄົນມາ clean ທຸກມື້ ບໍ່ ອັນນັ້ນມັນສຳລັບ ສຳລັບເຮົາເປັນຜູ້ຂັບລົດ ແຕ່ວ່າຄົນໂດຍສານນະຂຶ້ນໄປ ມັນມີແມ່ນຫຍັງໃຫ້ທຳຄວາມສະອາດອະນາໄມຕີນມືມັນບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ຢູ່ໃນລົດບັສບໍ່ມີ ສຳລັບທີ່ວ່າເຮົາເປັນຄົນຂັບລົດ ນີ້ ບໍ່ແມ່ນເຂົາໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມບໍ່

ອືມ ແຕ່ວ່າໃຫ້ອັນດຽວ ແຕ່ວ່າບັດກັບມາແລ້ວຂໍເທົ່າໃດກໍ ເຂົາກໍໃຫ້ແຕ່ລະອັນແຕ່ລະອັນໄປແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ແລ້ວໃນບ່ອນສະຖານທີ່ທຳງານ Workplace ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ເຂົາ ເຂົາມີການຮັກສາເຮົາແບບໃດເນາະ ເອີ ເຂົາກໍມີນ້ຳຢາໃຫ້ເຮົາລ້າງມືນະ ກ່ອນເຮົາຊິ start shift ຂອງເຮົາຕອນເຊົ້າ ເຂົາກໍຕ້ອງມີອັນແທກ temperature ແທກເບີດທຸກຄົນ ຄັນເທັມ temperature ເຮົາສູງຫຼາຍ ເຂົາກໍບໍ່ໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກ ເອີ ເຂົາກວດເຄັ່ງຄັດຢູ່ຕົວນີ້ ແລ້ວຢູ່ໃນລົດ ທີ່ວ່າບ່ອນເຮົາຂັບລົດນັ້ນນະ ຄັນເກຍບໍ່ ແກລົດບ່ອນເຮົາບີບບໍ່ ຫຼືວ່າພວງມາໄລລົດຈັ່ງຊີ້ ເຂົາ ເຂົາອະນາໄມບໍ່ລະ ເອີ ເຂົາອະນາໄມ ເພາະວ່າເຂົາຈ້າງຄົນມາ clean ແຕ່ລະມື້ ແຕ່ສົມມຸດວ່າມັນ ມັນ ສົມມຸດວ່າເຮົາ ຂັບແລ້ວ ມັນ clean ຈັ່ງຊີ້ ຜູ້ອື່ນຂຶ້ນມາກໍຂັບອີກ ອັນນີ້ໝາຍເຖິງວ່າ ໃນເມື່ອລົດໄປຈອດ ມັນມີ ມີຄົນມາອະນາໄມລົດ ແລ້ວເຮົາຂຶ້ນໄປ ແປວ່າລົດນັ້ນອະນາໄມແລ້ວແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ເປັນອະນາໄມແຕ່ຕອນເຊົ້າເທົ່ານັ້ ນແຫຼະ ຄືເຮົາຊິປ່ຽນມືກັບຄົນຂັບຜູ້ໃໝ່ ອັນ ບໍ່ມີຄົນ clean ລະ ກໍມີແຕ່ຈັບໄປເລີຍແບບຊັ້ນນະ ຈັບຕໍ່ກັນໄປເລີຍ ໂອ ກໍແປວ່າມັນຂາດຕົກບົກຜ່ອງຕົວນີ້ ສົມມຸດວ່າມັນ clean ແຕ່ມື້ຄືນນີ້ພຸ້ນ ແລ້ວມັນກໍອະນາໄມສະອາດໝົດ ບໍ່ມີແ ມ່ພະຍາດຫຍັງ ແລ້ວເຮົາໄປຂັບ ບັດນີ້ເຮົາຂັບອ້ອມບ້ານອ້ອມເມືອງ

ບໍ່ ຍັງບໍ່ເຫັນມີເດ ບໍ່ເຫັນມີບໍ ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ແມ່ນ ອັນ ພວກ ອັນ ຂັບລົດຕ່າງໆນີ້ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ຜູ້ເຖົ້າ ຜູ້ເລີ່ມ 50 ປາຍຂຶ້ນໄປບໍ 50 ປາຍກະມີ ເດັກນ້ອຍກະມີ 20 30 ປີກະມີ ໃນການເຮັດວຽກເຮັດການນີ້ ມັນກະຍາກເນາະ ຂັບໃ ນຍາມໂຄວິດ 19 ຈັ່ງຊີ້ ເຮົາກະຕ້ອງລະວັງສຸຂະພາບຂອງເຮົາ ຈັ່ງຊີ້ ບໍລິສັດມັນບໍ່ຂຶ້ນເງິນໃຫ້ບໍ ໃຫ້ໂບນອກໂບນັດແມ່ນຫຍັງບໍ

ບໍ່ ອັນນີ້ບໍ່ດາດອກ ມີແຕ່ເຂົາກະຖາມ How are you Good morning ກັນທໍ່ນັ້ນແຫຼະ ບັດນີ້ນີ້ ແນ່ນອນລະ ທ່ານຄົງມີຍາດພີ່ນ້ອງ ໝູ່ເພື່ອນ ພໍ່ແມ່ຊີ້ ກໍໄດ້ໄປທ່ຽວໄປຫາພວກເຫຼົ່ານີ້ເປັນປະຈຳຫຼືບໍ່ເນາະ ບໍ່ ໄປກະຢ້ານ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຫາກັນ ພໍ່ ແມ່ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ໄປຢາມ ດຽວນີ້ ໂອ ແປວ່າເຂົ້າບ້ານບໍ່ໄດ້ເລີຍ ແມ່ນລະ ມີແຕ່ໂທລະສັບເອົາບໍ ມີແຕ່ໂທລະສັບເອົາ ໂອ ໄດ້ຍິນສຽງກັບໂທ ອັນ ທາງ mobile phone ມັນກະເຫັນຮູບ ກະຍິ້ມໃສ່ກັນໄດ້ຢູ່ເນາະ ແມ່ນ ບໍ່ມີໂຄງການ ໄປທ່ຽວບ່ອນໃດຫຼືບໍ່ ລະຍົກຕົວຢ່າງໄປຕ່າງປະເທດຊີ້ ບໍ່ຄຶດໄດ້ບໍ ໂອ ຄຶດຢູ່ Alex ແຕ່ເຮົາຢ້ານນະ ຢ້ານໂຄວິດ-19 ນະ ກໍບໍ່ກ້າໄປ ອື ອັນນີ້ກໍຢາກໄປຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກ ທ້າຍປີນີ້ກໍຈັກສິ ອັນ ເປັນຈັ່ງໃດ ອັນ ພຸ້ນແຫຼະ ທ້າຍປີ 2022-23 ພຸ້ນແຫຼະ ຈັ່ງຈະໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ນະ ຈົນກວ່າວ່າມີຢາ ວັກຊີນ ແລ້ວກໍມີວິທີການປົວແບບໃໝ່ ມີວິທີການປ້ອງກັນໃໝ່ ຢາດີກວ່າເກົ່າ ແລ້ວມັນປອດໄພ ແລ້ວເຂົາຈັ່ງຊິໃຫ້ໄປ

ເອີ ອັນນີ້ຂ້ອຍກໍຍັງແປກໃຈຢູ່ Alex ກໍຢ້ານ ອັນ ລັດຖະບານລາວເຂົາຕົວະຕີ້ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ນະ ອື ອາດຈະແມ່ນວ່າກວດບໍ່ທົ່ວບໍ່ເຖິງ ຄັນວ່າເປັນແລ້ວກໍວ່າ ຕາຍແລ້ວກໍວ່າຜີກິນນີ້ກໍບໍ່ຈັກແຫຼ້ວ ເອີ ກໍຢ້ານແມ່ນແບບຊັ້ນ ທຳນ ອງນັ້ນນະ ເອີ ແຕ່ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນກໍແປກຢູ່ ເພາະວ່າຄົນໄທທີ່ວ່າຄ້າງຄາຢູ່ເມືອງລາວຫັ້ນນະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າລັດຖະບານໄທເຂົາເຈົ້າເປີດຊາຍແດນ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄົນໄທທີ່ວ່າຄ້າງຢູ່ເມືອງລາວກັບ ມາຫັ້ນ ແຕ່ວ່າລາວຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດຊາຍແດນໃຫ້ກັບໄປລາວຫັ້ນ ພວກໄທທີ່ວ່າກັບມາຫັ້ນ ມັນກະຫຼາຍຮ້ອຍ ລະກະຫຼາຍ ຫຼາຍພັນວ່າຊັ້ນ ບໍ່ມີໃຜເປັນໂຄວິດ-19 ເດ້ ມັນກະແປອາດໄດ້ວ່າເມືອງລາວອາດຈະບໍ່ມີໂຄວິ ດ-19 ຄັນມີ ຄົນໄທນີ້ມັນຕ້ອງເປັນ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີໃຜເປັນ ຊັ້ນນະ ມັນ ອັນນີ້ນີ້ ຄົນລາວເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າສູ່ຟັງບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເມືອງລາວບໍ່ ບໍ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍ ຕາມໄດ້ຍິນເຂົາວ່າ ມັນເປັນນຳດິນຟ້າອາກາດວ່າ ຊັ້ນ ມັນແດດ ມັນຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ໂຄວິດ 19 ມັນຢ້ານ ໂອ້ຍ ຢູ່ປະເທດອິນເດຍ ຮ້ອນບໍ່ຮ້ອນມັນກໍຍັງເປັນແສນພຸ້ນ ບຣາຊິນກໍຮ້ອນ ເອີ ປະເທດໄທກໍຮ້ອນ ເອີ ເອີ ມາເລເຊຍ ອິນໂດເນເຊຍ ເກົາຫຼີໃຕ້ ມັນກໍຮ້ອນ ມັນຄືໄ ປກິນຫົວເຂົາ ບັດລາວມັນບໍ່ມາໃກ້ ບໍ່ແມ່ນມີບຸດດາ ພະພຸດທະຮູບຫ້ອຍເຕັມຄໍ ແລ້ວເຂົາບໍ່ມາຫາບໍ ພະຍາດ ຫຼືວ່າລັດຖະບານເຂົາດູແລປະຊາຊົນດີ ກະບໍ່ຮູ້ນະ ກະຢູ່ພໍໃຜພໍມັນ ກະລ້ຽງຊີບຕາມປົກກະຕິຄືເຮົານີ້ແ ຫຼະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າມັນແປກ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ເປັນນີ້ນະ ບໍ່ ບໍ່ ຢາກຖາມຢູ່ ແຕ່ວ່າຖາມຜູ້ໃດກໍວ່າບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼືວ່າໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານນີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ບອກວ່າເປັນຫຍັງມັນບໍ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ເຂົ າກໍວ່າບໍ່ມີ ບໍ່ມີໃຜເປັນອີຫຍັງວ່າຊັ້ນ ເພາະວ່າກົດລະບຽບເຂົາມັນມີຢູ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຄົນປະຕິບັດຕາມນີ້ ຫວ່າງໜຶ່ງຫັ້ນກໍ ໂອ້ຍ ເອົາເຄື່ອງແຈກຄົນນີ້ ຄົນບໍ່ແມ່ນໄປເປັນ ເປັນໝື່ນເປັນແສນພຸ້ນບໍ ເບິ່ງແຍ່ກັນໄປ ແລ້ວ ກໍຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ພະສົງອົງໜຶ່ງຕາຍກໍແຍ່ກັນໄປສົ່ງສະການ ຕິດບາຕິດບາວ່າຊັ້ນ ຕໍ່ຮຽງກັນໄປ ກໍບໍ່ເຫັນໃຜເປັນຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນແປກຂະໜາດເລີຍ ຈັ່ງວ່າ ເອີ ຂ້າກໍງຶດຢູ່ ຈັ່ງວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງຢູ່ເມືອງລາວເຮົາ ເ ພາະວ່າເຂົາວ່າເຄື່ອງບິນໄປລົງຢູ່ເດີ່ນຍົນວັດໄຕ ເຂົາກໍມີເຄື່ອງແທກເຄື່ອງກວດ ເຂົາມີຂອງເຄື່ອງທັນສະໄໝໄດ້ກວດວ່າຊັ້ນ ຮື ກວດກໍຊິເຄື່ອງທັນສະໄໝເອົາມາແຕ່ໃສ ຄັນບໍ່ໄປຊື້ຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼືວ່າ ຈີນເອົາໃຫ້ ຫຼືວ່າຢືມຂອງເຂົາມາ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຍມັນກໍມີທັນສະໄໝ ຈີນມັນກໍມີ ອາເມລິກາກໍມີ ອາເມລິກາແຮ່ງເທັກທັນສະໄໝ ມັນເກືອບ ສາມລ້ານຄົນແລ້ວເປັນ ອັນ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນກັນຢ່າງມາ ກມາຍ ລົ້ມຫາຍຕາຍເຈັບນີ້ຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນແລ້ວ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນເດ້ ລາວມັນຊິໄປ ອຸປະກອນກໍໄປເອົາມາແຕ່ຕ່າງປະເທດຊີ້ ອັນນີ້ເປັນເຫດຜົນຄຳຕອບທີ່ວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງປານໃດ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ຊາບນີ້ ຄົນລາວມັນກໍລະມັດລະວັງຢູ່ ແຕ່ວ່າດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າ ອັນ ກໍຫຼາຍຄົນກໍວ່າບໍ່ເປັນ ແລ້ວກໍຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ອັນນີ້ມີຜູ້ໃດທີ່ວ່າໃກ້ຊິດທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນລາວຫັ້ນບໍ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຄືທາງການເພິ່ນເວົ້າ 19 ຄົນນັ້ນ ມີໃຜເວົ້າຄວາມຈິງໃຈໃຫ້ຊາບຫຼືບໍ່ເນາະ ບໍ່ ບໍ່ມີໃຜເວົ້າເລີຍ ກະໄດ້ຍິນແຕ່ວ່າມີແຕ່ 19 ຄົນຕິດເຊື້ອໂຄວິດຢູ່ປະເທດລາວເທົ່ານັ້ນ ອາດຈະແມ່ນຍາແມ່ສີເມືອງ ຫຼືວ່າຍາພໍ່ໄຊເສດຖາ ຫຼືວ່າເຈົ້າຟ້າງຸ່ມມາປົກປ້ ອງກໍບໍ່ຈັກແຫຼະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າເນາະແມ່ນປະເທດອື່ນ ແຕ່ວ່າປະເທດເຮົານີ້ຕີ້ ທະວີຂຶ້ນທະວີຂຶ້ນຈົນລັອກດາວຊັ້ນ ໄປໃສກໍບໍ່ໄດ້ ຢູ່ຕາຍແຕ່ໃນບ້ານນີ້ ອອກບ້ານກໍບໍ່ໄດ້ ອອກໄດ້ກໍເລັກໆນ້ອຍ ຄັນໄປກໍຢ້ານ ເພ າະວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນແລ້ວ ຈັກຊິເປັນຊິຕາຍບໍ່ຮູ້ເດ້ ຊີວິດເກີດເທື່ອດຽວ ບໍ່ຢາກຕາຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ກະແມ່ນ ໂອເຄ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາໃຫ້ສຳພາດ ຂໍຂອບໃຈນຳ ອໍ ຂອບໃຈ ຂອບ ໃຈ Alex